ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃຜໆກໍອາດຈະຮູ້ແລ້ວວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ອາລະວາດທຸກລັດໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຍ ແຕ່ໃນເວລານີ້ຄົນໃນລັດ New South Wales ກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງເວລາໃນຂ້າງໜ້ າ ຍ້ອນຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນຂົງແຄວ້ນຊິດນີຍັງທະວີຂຶ້ນເມືອໜ້າຢູ່ ກະທັ່ງທີ່ວ່າ ລັອກດາວສຳລັບການບຸກລຸກຂອງໂຄວິດ-19 ນັ້ນເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຖືກຕໍ່ຍາວອອກຕື່ມກໍຕາມ ແຕ່ນອກນັ້ນລັດອື່ນໆ 6 ລັດຂອງປ ະເທດອົດສະຕາເລຍເປັນຄ້າຍກັບວ່າປາດສະຈາກໂຄວິດ-19 ແຕ່ມັນຍັງມີເປີເຊັນທີ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວຈະລະບາດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ ກະທັ່ງທີ່ວ່າຂົງແຄວ້ນຊິດນີຖືກລັອກດາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຕື່ມກໍຕາມ ຈຳນວນຄົນເປັ ນໂຄວິດ-19 ໃນຂົງແຄວ້ນດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍຂຶ້ນເປັນ 50 ຄົນແລ້ວໃນທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ບັດນີ້ຄົນໃນຂົງແຄວ້ນຊິດນີ 489 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນ Delta ແລ້ວ ຕໍ່ທີ່ມີມັນຂຶ້ນມາໃນລັດ New South Wales Delta ເປັນສາຍພັນໂຄວິດ-19 ອັນຫຼ້າສຸ ດທີ່ໃນຕອນຕົ້ນໆມີຂຶ້ນໃນປະເທດອິນເດຍ ຍານາງ Gladys Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales I do expect

ໃນໄລຍະທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຕຳຫຼວດ New South Wales ປັບໃໝຄົນມາແລ້ວເຖິງ 167 ຄົນທີ່ລ່ວງລະເມີດກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຕຳຫຼວດ New South Wales ປາບປາມການເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ຜິດກັບກົດເກນການຕ້ອງຫ້າ ມໂຄວິດ-19 ບ້ານຫຼັງໜຶ່ງທີ່ຄຸ້ມ Randwick ຂອງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊິດນີ ແລະ ອີກຫຼັງໜຶ່ງທີ່ Central Coast ຖືກພຶດຕິການຂອງຕຳຫຼວດສຳລັບທີ່ໄດ້ລ່ວງລະເມີດຄຳສັ່ງໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ South West Sydney ກັບກາຍເປັນບ່ອນທີ່ຕຳຫຼວ ດເຈາະຈົງໃສ່ ຍ້ອນວ່າເປັນຈຸດທີ່ໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນຕະຫຼອດມາ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ South West Sydney ເວົ້າວ່າ
Of course the lockdown is hard.

ການລ່ວງລະເມີດການລັອກດາວແມ່ນການນຳເອົາຄອບຄົວຂອງຕົນໃສ່ຄວາມຈິບຫາຍ ມອງເບິ່ງໃນແງ່ໜຶ່ງອີກ ຕຳຫຼວດລັດ Victoria ປະຈຳການຫຼາຍຂຶ້ນຕາມຊາຍແດນ Victoria New South Wales ສະກັດກັ້ນຄົນ Victoria ທີ່ຈະກັບຄືນມາຍັງ Victoria ຈາກການໄປ School Holiday ໃນລັດ New South Wales ຕຳຫຼວດ Victoria 300 ຄົນນັ້ນຈະປັບໃໝຄົນທີ່ຂ້າມຊາຍແດນ New South Wales Victoria ເຂົ້າມາຍັງ Victoria ໂດຍບໍ່ມີອະນຸຍາດ ນັ້ນເປັນເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອທີ່ Victoria ບໍ່ມີຄົນຈັກຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ເອງເປັນເວລາ 10 ມື້ 10 ວັນມາແລ້ວ ລັດ Tasmania ກໍຮູ້ເຖິງບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ຄົນງານຄົນໜຶ່ງຂອງໂຮງພະຍາບານແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດ Tasmania ບິນໄປຍັງປະເທດອັງກິດຜ່ານ Melbourne ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ພາຍຫຼັ ງທີ່ອອກໄປຈາກ Australia ແລ້ວ

ເຖິງເວລານີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາລີສັກຢູ່ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປວງຊົນໄປແລ້ວ 9 ລ້ານໂດສ ຮວມດ້ວຍທີ່ສັກໃຫ້ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ນີ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອທີ່ລາຍລະອຽດຫຼາຍຕື່ມກ່ຽວກັບການຄ ວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນເອງສຳລັບລັດ South Australia ປາກົດອອກມາ ພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະລັດຖະບານອົສເຕຣເລຍຈະພິຈາລະນາເບິ່ງເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານອົສເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານເຮື ອນເອງຈະຕ້ອງຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້

if we can continue ຖ້າວ່າການທົດລອງເບິ່ງຄວາຣັນທີນຢູ່ເຮືອນນັ້ນຫາກໄດ້ຜົນ ມັນສາມາດຖືກຂະຫຍາຍໄປຍັງລັດອື່ນໆພາຍໃນ Christmas ພັກ Labor Australia ເວົ້າວ່າ ຕົນສະໜັບສະໜູນການທົດລອງເບິ່ງການຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນເ ອງ ແຕ່ Anthony Albanese ຜູ້ນຳຂອງພັກດັ່ງກ່າວມີຄວາມລະແວງສົງໄສຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ເວົ້າວ່າ ບັນຫາອັນແທ້ຈິງແມ່ນການຂາດເຂີນໂຄງການຄວາຣັນທີນຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ທ່ານເນັ້ນວ່າ ຈົນກວ່າການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ຄວາຣັນທີນຖືກກະທຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ປະເທດອົສເຕຣເລຍຈະປະເຊີນໜ້າກັບລັອກດາວຢູ່ຕໍ່ໄປ ຢູ່
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື